ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ປີໃໝ່ລາວທຸກປີຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 14 15 ຂອງເດືອນເມສາ ໃນປີນີ້ ປີໃໝ່ລາວບັງເອີນໃກ້ກັບວັນອີສເຕີ ຊຶ່ງກົງກັບວັນທີ 15 16 17 ສະນັ້ນງານຕ່າງໆເລີຍເລື່ອນໄປໃສ່ວັນສຸກ ເສົາ ແລະ ອາ ທິດ ທີ່ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ໄດ້ມີການຈັດງານທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ທີ່ວັດປ່າພຸດທະລາວັນ ມີພຽງແຕ່ພິທີທາງສາສະໜາ ທີ່ ສສສລ ນັ້ນ ການກະກຽມງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນ 2-3 ມື້ກ່ອນມື້ງານ ອາສາສະໝັກພ ວກເຮົາເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນນັ້ນກະມີການຕັ້ງເຕັນ ແລະ ການຕັ້ງໂຕະ ລະກະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາວາງແຜນໄວ້ ເພື່ອວ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ເຮົາ ຂໍຂອບໃຈນຳອາສາສະໝັກທຸກທ່ານ ແລະ ພີ່ນ້ອງທີ່ເສຍສະຫຼະເ ຂົ້າມາຊ່ອຍໃນຊຸມຊົນຂອງ ການແຫ່ນາງສັງຂານໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກພິທີຕັກບາດທີ່ ສສສລ ນາງສັງຂານທັງ 7 ຍ່າງອ້ອມສິມ 3 ຮອບ ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປໃນສູນວັດທະນະທຳ ເພື່ອທຳພິທີບາສີສູ່ຂວັນຕາມປະເພນີ ທ່ານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດງານ ແລະ ກໍມີການສະແດງຟ້ອນຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນລາວ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ ຊຶ່ງທາງ ສສສລ ກຳລັງທຳການສົ່ງເສີມ ເພື່ອສືບຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລ ະ ດົນຕີລາວ ທ່ານ ສົມບູນ ສຸກກະເສນ ນັກດົນຕີລາວເດີມ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຄະຕິຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບດົນຕີລາວ
ໂອ ກະຫຼາຍປີເຕີບ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເຄີຍຝຶກຫັດດ້ວຍໂຕເອງນະ ລະກະໄປຟັງ ອັນ ທາງອາຈານເພິ່ນຫຼິ້ນ ລະກະເລີຍຫຼິ້ນມາ ກໍຍ້ອນຄວາມມັກ ຢາກສະຫງວນໄວ້ເພື່ອໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານ ເຖິງວ່າເຮົາມ າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮົາກະຢາກຮັກສາໄວ້ເນາະ ແລະ ຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຫັນເຍົາວະຊົນລາວມີຄວາມສົນໃຈໃນດົນຕີລາວໃນພາກໜ້າ
ໃນອະນາຄົດເຈົ້າຄິດວ່າຊິມີເດັກນ້ອຍຄົນລາວມີຄວາມສົນໃຈໃນດົນຕີລາວຢູ່ບໍ ກະ ກະຄິດຢູ່ ແຕ່ກະພະຍາຍາມຊິດູດດຶງລູກຫຼານມາ ເພື່ອຢາກສິດສອນໃຫ້ ແຕ່ວ່າຊິໄດ້ໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍເຮົາກໍຍັງເວົ້າບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຊິ ພະຍາຍາມ ເຖິງແມ່ນວ່າງານປີໃໝ່ລາວປີນີ້ຈະບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ ແຕ່ຊຸມຊົນລາວເຮົາກໍຍັງປະຕິບັດດັ່ງດຽວກັນກັບຢູ່ບ້ານເກີດ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໃ ຫຍ່ ຫຼື ເກີດຢູ່ອົດສະເຕຣເລຍກໍຕາມ ຫຼັງຈາກຖືກກັກຕົວຍ້ອນໂຄວິດ ຄົນລາວກໍດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ມີໂອກາດມ່ວນຊື່ນໃນມື້ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ ທຸກຄົນກໍຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼັງຈາກພະຍາດໂຄວິດທີ່ວ່າໄດ້ຖືກ ອ່າ ກັກ ຂັງໄປດົນແລ້ວ ດຽວນີ້ທຸກຄົນກໍມ່ວນຊື່ນ ພາກັນເຕັມອົກເຕັມໃຈມາມ່ວນມາຊື່ນນຳກັນ ນາງສັງຂານທຸກຄົນກໍມີຄວາມດີໃຈທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານນີ້ ທັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ປົກຄອງທີ່ເລັງເຫັນ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມເປັນລາວ ສຳລັບເອົານາງສາວນາງສັງຂານ 7 ຄົນທີ່ເຂົ້າມາປະກອບໃນການຮ່ວມເລື່ອງປະເພນີວັດທະນະທຳນີ້ ແມ່ນຄວາມພໍໃຈຂອງພໍ່ແມ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ນພໍ່ແມ່ເປັນຜູ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກນັ້ນມາເຮັດ ທຳອິດ ລູກແທ້ເຂົາກໍບໍ່ຢາກເຮັດ ເພາະເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເວລາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາເຮັດແລ້ວ ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງງາມ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ຖ່າຍຮູບ ເຂົາເຈົ້າກະເປັນ ເປັນຍິງລາວຂຶ້ນ ແລ້ວກ ະພໍ່ແມ່ກະມີຄວາມພາກພູມໃຈ ຖ່າຍຮູບແລ້ວກະສົ່ງອອກເຟສບຸກ ຢາຍໃຫ້ພີ່ໃຫ້ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າລາວເຮົາກະໜີໄປຢູ່ຫຼາຍບ່ອນຕ່າງກັນເນາະ ສ່ວນໃນວັນອາທິດ ທີ່ວັດປ່າພຸດທະລາວັນ ກໍໄດ້ມີພິ ທີຕັກບາດທີ່ວັດປ່າ ກໍຄືກັບບ່ອນອື່ນໆ ຊຶ່ງງານປະຈຳປີເທື່ອນີ້ບໍ່ໄດ້ຈັດໃຫຍ່ຄືປີກ່ອນໆ ຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ ຫຼັງຈາກພິທີທາງສາສະໜາເສັດສິ້ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍມີພິທີສົງນ້ຳພະ ຕາມທຳມະດາແລ້ ວ ຫຼັງຈາກສົງນ້ຳພະພຸດທະຮູບແລ້ວ ກໍຈະມີການສົງນ້ຳພະສົງ ແຕ່ວ່າຍ້ອນໂຄວິດ ທາງວັດຈຶ່ງຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ມີການສົງນ້ຳພະສົງ ນອກຈາກນີ້ກໍມີການຕົບພະທາຍ ຊຶ່ງກໍແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງງານໃນປີໃໝ່ລາວ ງານ ປີໃໝ່ລາວທີ່ວັດປ່ານີ້ ບໍ່ມີການສະແດງທາງວັດທະນະທຳ ຫຼື ການມ່ວນຊື່ນ ເຊັ່ນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ການກະກຽມຕ່າງໆ ກໍບໍ່ໄດ້ຕ່າງຫຍັງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະດ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຂົາມີແມ່ຄົວອາສາສະໝັ ກມາຊ່ອຍ ພວກແມ່ຄົວມາຊ່ອຍກັນນີ້ ມີປະມານຈັກຄົນປີນີ້ ກະປະມານກະສິຮອດສາມສີ່ສິບຄົນຢູ່ ທົ່ວໄປກະຜູ້ເພິ່ນໃຈບຸນ ເພິ່ນກະມາຊ່ອຍ ພວກທີ່ມາຄ້ຳວັດປະຈຳອັນອາທິດ ເຂົາເຈົ້າກະມາຊ່ອຍ ແລ້ວກະຄົນທົ່ ວໄປແດ່ ກ່ອນມື້ງານນັ້ນ ຝົນກໍໄດ້ຕົກໜັກເປັນປະຫວັດການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບ່ອນຈອດລົດທີ່ວັດປ່າໜ້ອຍລົງເປັນຫຼາຍຮ້ອຍບ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄປຮ່ວມງານທີ່ໄປຮອດຊ້າ ຕ້ອງຈອດລົດຢູ່ໄກ ແລະ ຕ້ອງຍ່າງມາ ວັດ ທ່ານ ສຸນທອນ ມັງຄະລະ ເລຂາວັດປ່າ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນຄົນມາຮ່ວມງານ ກະບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າມັນຈະມີຄົນມາຮ່ວມຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າສາມປີຜ່ານມາ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເນາະ ກະ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນ pandemic ແດ່ ແລ້ວກະດິນຟ້າອາກາດບໍ່ອຳນວຍແດ່ ແຕ່ປີນີ້ເຮົາກໍຄິດວ່າດິນຟ້າອາກາດກໍຍັງເປັນຕານັ້ນຢູ່ເນາະ ເພາະມັນຝົນຕົກຫຼາຍເນາະ ແຕ່ກະເປັນແຕ່ບຸນ ແຕ່ພໍວ່າມັນແດດມາສີ່ຫ້າມື້ ເຮົາກໍພໍ ດີເຮັດໄດ້ ກໍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ຄົນມາ ມາວັດມາວາເນາະ ມາເຮັດບຸນປີໃໝ່ຕາມປະເພນີຂອງເຮົາເນາະ
ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ວັດບໍ່ໄດ້ຈັດງານຫຍັງໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ ແຕ່ການກະກຽມຕ່າງໆກໍຕ້ອງມີ ເພື່ອບໍລິການຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ມາງານ
ໂອ ກໍມີ volunteer ຫຼາຍຄົນເນາະ 40-50 ຄົນເນາະ ມາ ເຂົາເຈົ້າກໍມາຊ່ອຍເຮົາເຮັດເລັກໆນ້ອຍໆ ເພາະວ່າເຮົາກໍຮູ້ຢູ່ວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດງານໃຫຍ່ ສະນັ້ນກໍ ອາ ຊ່ຳນີ້ເຮົາກໍຄິດວ່າກະດີໃຈນຳແລ້ວເນາະ
ທ່ານ ສຸນທອນ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງງານປີໃໝ່ໃນປີໜ້າ ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປອີກ
ໂອ ກັນນະ ຖ້າວ່າ ເຮົາກະຫວັງວ່າປີໜ້ານີ້ເຮົາຈະເຮັດໃຫຍ່ກວ່ານີ້ເນາະ ປີໃໝ່ປີນີ້ບໍ່ມີຫົດນ້ຳ ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຫຼັ້ນນ້ຳ ຄິດວ່າປີໜ້າເດັກນ້ອຍສິມີ ມີໂອກາດໄດ້ເຫຼັ້ນນ້ຳບໍ່ ແນ່ນອນ ຖ້າວ່າໂອກາດດີເນາະ ຖ້າວ່າ ດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍ ເຮົາກໍຕ້ອງໃຫ້ມີການຫົດນ້ຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍເນາະ ເອີ ເຮົາກະເກີດມາກະເປັນປະເພນີຂອງເຮົາຢູ່ແລ້ວເນາະ ຫົດນ້ຳ
ແລະ ທ່ານ ວຽງສັກ ຄົນໄຊທິເດດ ສະມາຊິກກຳມະການບໍລິຫານ ສສສລ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ໃນອະນາຄົດງານປີໃໝ່ລາວຈະມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍກວ່າປີນີ້ຫຼາຍເທົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢັ້ງຢືນວ່າ ສົກຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະມ່ ວນຊື່ນກວ່ານີ້ ແລະ ຄຶກຄື້ນກວ່ານີ້ ຖ້າວ່າສະພາບການຂອງເຮົານີ້ ພະຍາດບໍ່ເຂົ້າມາກໍ່ກວນພວກເຮົາ ງານປີໃໝ່ປີນີ້ກໍໄດ້ຜ່ານໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຄຶກຄື້ນດັ່ງຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ການສືບຕໍ່ທາງສາສະໜາ ປ ະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ ກໍຍັງມີຢູ່ບໍ່ຂາດສຳລັບຄົນລາວທຸກຄົນໃນອອສເຕຣເລຍ ລາຍງານໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ